تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرىمىز جەۋلان تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزاتلىققا كۆرسىتىلگەن بولۇپ مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ بۇ مۇكاپاتنىڭ نامزاتلىقىغا ئىككىنچى قېتىم كۆرسىتىلىشى ھېسابلىنىدىكەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئالتىنچى فېۋرال كۈنى بۇ ھەقتە ئېلان قىلغان ئاخباراتتا ئېيتىلىشىچە كانادا پارلامېنت ئەزاسى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى گۇرۇپپىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئالېكسېس برونېل دۇكېپ بىلەن ئىتالىيە كېڭەش پالاتا ئەزاسى، ئىتالىيەنىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى گوليو تېرزى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنى بۇ يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىنىڭ نامزاتلىقىغا سۇنغان. نامزاتلىققا كۆرسىتىش ھەققىدە سۇنۇلغان خەتتە ئۇيغۇر خەلقى قەبىھ باستۇرۇشقا ئۇچراۋاتقان چاغدىمۇ ئۇلارنىڭ زوراۋانلىق قىلماسلىق ئۇسۇلىنى تاللىغانلىقىنى خەلقئارا جەمئىيەت ئېتىراپ قىلىشى، بەلكى ئۇيغۇرلار شۇنداق قىلىشى كېرەك ئىدى دەپ قارىۋالماسلىقى كېرەك.

ۋە ئەيىبلىشى، خىتاينىڭ بۇ جىنايىتىگە سەل قارىماسلىقى ۋە ئۇنى جازاسىز قويماسلىقى كېرەك، دېيىلگەن.
بلومبېرگ خەۋەرلىرى تورىنىڭ بەشىنچى فېۋرال كۈنى خەۋەر قىلىشىچە، ھىندىستاننىڭ ئەڭ چوڭ كۈن تاختا ئىشلەپچىقىرىش شىركىتى ئامېرىكىغا نەچچە مىليون كۈن تاختا ئېكسپورت قىلغان، ھالبۇكى، بۇ كۈن تاختىلارنىڭ ماتېرىيال ۋە زاپچاسلىرى خىتاينىڭ لوڭجى يېشىل ئېنېرگىيە شىركىتىنىڭ مالايسىيا ۋە ۋېيتنامدىكى زاۋۇتلىرىدىن كېلىدىكەن. لوڭجى شىركىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىق دەپ قارالغان كۈن تاختىلارنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرەلمەسلىكىدىن ئەندىشە قىلغانلىقى ئۈچۈن ھىندىستان كۈن تاختا شىركىتىدىن پايدىلانغان خىتايدا ئىشلەپچىقىرىلغان كۈن تاختىلارنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىنىڭ چەكلىنىشى ھىندىستانغا پۇرسەت تۇغدۇرغان ئۆتكەن يىلىنىڭ ئالدىنقى ئون بىر ئېيىدا ھىندىستان كۈن تاختا شىركەتلىرى ئامېرىكىغا ئىككى مىليارد دوللارلىق كۈن تاختا ئېكسپورت قىلغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى سەككىزىنچى ئايدا كۈن تاختا تەمىنلەش زەنجىرى ھەققىدە دوكلات ھازىرلىغان لاۋرا مورفېي ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسىنىڭ مەسلىھەتچىلىكىگە تەيىنلىنىشتىن ئىلگىرى قىلغان سۆزىدە ھىندىستاندا ياسالدى دەپ ماركا چاپلانغان كۈن تاختىلارمۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىق دېگەن ئۇنىڭ دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە لوڭجى شىركىتى ئىشلەپچىقارغان كۈن تاختا ماتېرىيالىغا ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان كىرىستاللىق كىرېمنىي ئىشلىتىلگەن ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسىنىڭ خىتايدىن كېلىدىغان كۈن تاختىلارنى چەكلىشى خىتاي كۈن تاختا شىركەتلىرىگە ئېغىر زەربە بەرگەن لوڭجى شىركىتىنىڭ دىرېكتورى جوڭ باۋشىنمۇ ئامېرىكا تاموژناسىنىڭ بۇ شىركەتكە چوڭ زىيان سالغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان ھەمدە ئامېرىكا بازىرىغا كىرەلمىگەنلىكىمىز ئۈچۈن بىز قايتۇرۇۋېتىلگەن مەھسۇلاتلىرىمىزنى بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن دۇنيا مىقياسىدا كىم ئالسا شۇنىڭغا سېتىشقا مەجبۇرمىز دېگەن نۆۋەتتە ھىندىستان كۈن تاختا شىركىتىنىڭ لوڭجى شىركىتى تەمىنلىگەن ماتېرىياللارنى ئىشلىتىپ ياسىغان كۈن تاختىلىرىنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشى ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشىدا يەنىلا يوچۇقلارنىڭ بارلىقىنى كۆرسىتىپ بەرگەن خىتاينىڭ شىنخۇا ئاگېنتلىقى ئالتىنچى فېۋرال كۈنى چىقارغان خەۋەرگە قارىغاندا خىتاي نېفىت تەبىئىي گاز گۇرۇھى تارىم نېفىتلىكى ئالتە يۈز مىڭ كىلوۋاتلىق يورۇقلۇق ۋولت ئېلېكتىر ستانسىسىنى قۇرۇپ چىققان بۇ قۇرۇلۇش ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ئايدا باشلانغان بولۇپ ئون ئۈچ پۈتۈن ئوندىن ئۈچ كىۋادرات كىلومېتىر دائىرىنى ئىگىلىگەن ئۇنىڭ يىللىق توك چىقىرىش مىقدارى بىر مىليارد تۆت يۈز مىليون كىلوۋات سائەتكە يېتىدىغان بولۇپ ئۈچ يۈز ئون ئىككى مىڭ توننا كۆمۈرنى كۆيدۈرگەندە چىقىدىغان توك مىقدارىغا باراۋەر كېلىدىكەن خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا قۇرغان ئوت ئېلېكتر ستانسىلىرى بۇ رايوننىڭ مۇھىتىنى ئېغىر بۇلغاۋاتقان شارائىتتا خىتاي نېفىت تەبىئىي گاز گۇرۇھى قۇرغان بۇ يېڭى تىپتىكى ئېلېكتر ستانسىسى سەككىز يۈز ئون ئىككى مىڭ توننا كاربون دىئوكسىدنى ئازايتىدۇ دەپ تەشۋىق قىلىنغان ھالبۇكى يورۇقلۇق ۋولت ئېلېكتر ستانسىسى كۈن تاختىلارنى زور كۆلەمدە توپلاشتۇرۇش ئارقىلىق ياسىلىدىغان توك چىقىرىش ئەسلىھەسى بولۇپ كۈن تاختىلارنى ياساش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان بىرىكمە كىرىستاللىق كىرېمنىي ئىشلەپچىقىرىشنىڭ مۇھىتنى بۇلغايدىغان مەينەت ۋە ئېغىر ئەمگەك جەريانى ئىكەنلىكى ۋە بۇ ئەمگەككە كۆپلىگەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئىشلىتىلىۋاتقانلىقى مەلۇم ئامېرىكىدىكى بۆسۈش تەتقىقات ئىنستىتۇتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ئون سەككىزىنچى نويابىر كۈنى ئۇيغۇر رايونىدىكى كۈنتاختا ئىمپېرىيىسىنىڭ گۇناھ جىنايەتلىرى ناملىق بىر دوكلاتنى ئېلان قىلغان بولۇپ ئۇنىڭدا ئۇيغۇر رايونىدا تېز سۈرئەتتە كۆپىيىۋاتقان كۈنتاختا ئىشلەپچىقىرىشى ۋە ئەرزان ئەمگەك كۈچلىرىدىن پايدىلىنىش ئەۋزەللىكى شۇ سەۋەبتىن ئېشىپ كەتكەن مەجبۇرىي ئەمگەك زۇلۇمى كۈنتاختىغا كېتىدىغان كىرىستاللىق كىرېمنىي ئىشلەپچىقىرىش جەريانىدا قويۇپ بېرىلىدىغان بۇلغىما ۋە ناچار ئەمگەك مۇھىتى قاتارلىقلار رەسىم ۋە گرافىكىلار بىلەن كۆرسىتىلگەنىدى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئامېرىكىنىڭ مېكسىكا بىلەن تۇتاش جەنۇبىي چېگراسىدىن قاچاق يوللار بىلەن كىرىۋاتقان مۇساپىرلار ئىچىدە خىتايلارنىڭ ئەڭ كۆپ ئىكەنلىكى مەلۇم بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەرمۇ ئامېرىكا تاراتقۇلىرىدا داۋاملىق ئېلان قىلىنىپ تۇرماقتا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتى بەشىنچى فېۋرال كۈنى ئېكستە ھەمبەھىرلىگەن بىر ۋىدېيودا ئامېرىكىنىڭ مېكسىكا چېگراسىدىن كىرىۋاتقان خىتاي پۇقرالىرىنىڭ تىك توكتىكى كۆرسەتمىلەر بويىچە ئامېرىكىغا كېلىۋاتقانلىقى ۋە چېگرادىن كىرىۋاتقانلىقى كۆرسىتىلگەن ۋىدېيودىن مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكىنىڭ جەنۇبىي چېگراسىغا تۇتاش كالىفورنىيە شتاتىغا كىرىۋاتقان خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ ھەممىسى يولنى قانداق مېڭىشنى چېگرادىن قانداق كىرىشنى بىلىدىكەن چۈنكى خىتاينىڭ دوۋيىن ئىجتىمائىي ئالاقە تورىدا ئامېرىكا چېگراسىدىن كىرىدىغان قاچاقلار ئۈچۈن ئەسقاتىدىغان ئۇچۇرلار تەمىنلەنگەن بولۇپ قايسى يولدا مېڭىشنى نېمىلەرگە دىققەت قىلىشنى بىر بىرلەپ ئۆگىتىدىكەن باش شتابى خىتايدا بولغان تىك توك شىركىتى كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيىتى بىلەن چېتىشلىق دەپ قارىلىۋاتقان بولۇپ بۇ يىل بىرىنچى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىنچى كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى كېڭەش پالاتا ئەزاسى توم كاتېن تىك توك شىركىتىنىڭ ئىجرائىيە دېرىكتورى جوۋ شوۋزىنى گۇۋاھلىققا تارتىپ ئۇنىڭ ئىلگىرى ئامېرىكىنىڭ جازا چەكلىمىسىگە ئۇچرىغان خىتاي ھەربىي شىركىتىدە ئىشلىگەنلىكىنى سۈرۈشتۈرگەن ئىدى

تۈركىيەدە ياشاۋاتقان مۇھاجىر ئوبۇلقاسىم تۇرسۇن ئىنىسى ئوبۇلھاشىم تۇرسۇننىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدا ئىراننىڭ ئىمام ھۈمەينى ئايرودرومىدا تۇتقۇن قىلىنىپ خىتايغا قايتۇرۇۋېتىلگەنلىكىنى ئىنكاس قىلغان ئىدى مۇخبىرىمىز ئوبۇلھاشىم تۇرسۇننىڭ يۇرتى يەكەن ناھىيەسىدىكى ئالاقىدار ئورگانلارغا تېلېفون قىلىپ ئۇنىڭ ئون بەش يىللىق كېسىلگەنلىكىنى ئېنىقلىدى بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قانۇن ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ مۇدىرى مەمەت توختى ئەپەندى ئىراننىڭ خەلقئارا ئەھدىنامىلارنى بۇزغانلىقىنى ئەيىبلىدى ۋە بۇ ئەھۋالنى مۇناسىۋەتلىك خەلقئارا ئورگانلارغا يەتكۈزىدىغانلىقىنى بىلدۈردى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل ئۈچىنچى ئاينىڭ يەتتىنچى كۈنى ئىراندىن قايتۇرۇۋېتىلگەن ئوبۇلھاشىم تۇرسۇن ھەققىدە ئۇنىڭ تۈركىيەدىكى ئاكىسى ئوبۇلقاسىم تۇرسۇن ئارىدىن ئىككى يىل ئۆتكەندە ئۇنىڭ قەشقەردە تۈرمىدە ئىكەنلىكى ھەققىدە غەيرىي رەسمىي بىر ئۇچرىغان ئەمما ئۇ بۇ ئۇچۇرنىڭ توغرا خاتالىقى ۋە توغرا بولسا جازا مۇددىتىنىڭ قانچىلىك ئىكەنلىكى ھەققىدە مەلۇماتقا ئېرىشەلمىگەن. بۇ ۋەتەندىن بىر گەپ سۆز بارمۇ يۇرتتىن.
ھېلىقى ئېنىق ئىسپاتلىق ئەمەس ئەمما باشقا ئالاقىسى بولغانلار شۇ قەشقەر تۈرمىسىدە باركەن دەپ ئاچىسى قەشقەرگە كۆرۈشەك كەپتىمىش دەپ شۇ گەپ شۇ گەپ سۆزنى تۈرمىدە ئىكەن دەپ شۇ گەپ سۆزنى ئاڭلىدى بولدى ئەمما بىز ئوبۇلھاشىم تۇرسۇننىڭ يۇرتى بولغان يەكەننىڭ دۆڭباغ يېزىسىغا تېلېفون قىلىپ ئوبۇلھاشىم تۇرسۇن ھەققىدە مەلۇمات سورىدۇق. ھەي، دۆڭباغ ساقچىخانىسى. ھە، بۇ دۆڭباغ ساقچىخانىسىمۇ يەكەننىڭ؟ ھە، يەكەننىڭ دۆڭباغ ساقچىخانىسى.
ھە، سىلنىڭ مانا دۆڭباغدىكى ھېلىقى ئىراندىن قايتۇرۇۋېتىلگەن بالىنىڭكى ئەھۋالىنى ئىگىلىمەكچىدۇق. ئۇقمايمەن. شۇ بالا نەدە ھازىر؟ قەيەر جازا ئۆتەۋاتىدۇ؟
خاپا بولماڭ، ئاا، بىزنىڭ خۇبياۋ جۈيجاڭ بار، گوڭئەنجۈدە، شۇنىڭدىن سوراڭ. ئاكىسىنىڭ ئىسمى ئوبۇلقاسىم. ئۆزى ما نېمە دۆڭباغ يېزىلىق دوختۇرخانىدا ئىككى يىل بوغالتىر بولۇپ ئىشلىگەن. ئىنگلىزچە، مانا خەنزۇچە، ئەرەبچە بىلىدىغان بالىچۇ. تاپقانلار بىزنىڭ سودىمىز بولسۇن بوپتۇ. خادىملاردىن بىرى ئوبۇلھاشىم ھەققىدىكى سوئالىمىزغا جاۋابەن، بۇ ئەھۋالنىڭ دۆلەت مەخپىيەتلىكىگە ياتىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى ۋە ئۇنىڭ ئىراندىن قايتۇرۇلغانلىقىنى ئىنكار قىلمىدى.
بىلىسىز بولمىسا ئىراندىن قايتىپ كەلگەن بىسى بارلىقىنى، قايتۇرۇۋېتىلگەن بىسى بارلىقىنى، شۇنداقمۇ؟ ھە. ئىسم فامىلىسى نېمە ئەشۇ ئاداقنىڭ؟ بىلمەيمەن. ئىسمى نېمە ماس دەپ سوراۋاتىمىز. شۇ ئۆزىمىزنىڭ مەخپىيەتلىك تۇرسا. قانچە يىل كېسىلدى شۇ بالا؟ ۋە ئۇنىمۇ ئۇقماي. دۆڭباغ يېزىلىق ئەدلىيە پونكىتى خادىمى ئوبۇلھاشىمنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى ھەققىدە مەلۇمات بېرەلمىگەن بولسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ ئائىلىسىنى نازارەت قىلىدىغان بىر مەسئۇل خادىمنىڭ ئالاقە نومۇرىنى تەمىنلىدى. سىز بۇ ماۋۇ دۆڭباغ يېزىلىق ئەدلىيە پونكىتىنىڭ باشلىقى بولىسىز شۇنداقمۇ ھە مەن شۇ ھېلىقى ئىراندىن قايتۇرۇۋېتىلگەن ئوبۇلھاشىم تۇرسۇن دېگەن بالا سىلىنىڭ مۇشۇ دۆڭباغ يېزىسىدىنكەن شۇنداقمۇ ھە ئۇنداقتا ئەڭ يېقىن ئائىلە تاۋابىئاتلىرىدىن كىم بار ھازىر بىز دەرھال ئالاقىلىشىشقا زۆرۈر بولغان مەن ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ تېلېفونىنىمۇ بەك بىر ئالاقە قىلمايتتىم مەن ئالاقىلەشكەن تېلېفون نومۇرنى ساقلىماپتۇ ئىكەنمەن. ئىدارەڭلدىنمۇ بۇ نېمىدىن يېزا ھۆكۈمەتتىنمۇ ھال سوراپ تۇرۇشۇڭلار كېرەك بۇ ئائىلە بىلەن ئۇنداق بىر ئىشمۇ بولمىدىمۇ ھال سورايدىغان ئىشمۇ يوقمۇ سىلدە قانداق قىلىپ ھازىر بىز قىسقا ۋاقىت ئىچىدە كۆرۈشەلەيمىز بىز مەسىلەن.
مۇنداق ئۇلاپ قالسا شۇ يېزىدىكى باشقا رەھبىرىي كادىرلارغا ئالاقىلاشساق. مەسىلەن بۇ ئائىلىنىڭ ئىشلىرىغا مۇشۇ يېزىدىن كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان باردى كەلدى قىلىپ تۇرۇۋاتقان كىم بار ئۇنداقتا.

ھۆكمىنامىدىن ئېسىدە قالغانلىرىغا ئاساسەن، ئوبلاشىم تۇرسۇن چەت ئەلدىكى چېغىدا ئۇنىڭ بىلەن ئالاقىسى بار دەپ قارالغان ۋە ئۇنىڭ چەت ئەلگە چىقىشىغا ياردەملەشكەن دەپ بېكىتىلگەن ئابدۇكېرىم ئۆمەر قاتارلىق ئون ئىككى كىشىنىڭمۇ نۆۋەتتە جازا ئۆتەۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىدى.
ئاشۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك جىنايەتچىلەرنى قوندۇرغان دەپ ئون نەچچە ئايلاردىن كېيىن سوت چىقىپتىكەن. ئون نەچچە ئادەمنىڭكى.
بۇ ئون نەچچە ئادەم قانداق بىر تەرەپ قىلىندى؟

قولىنى چىقار، ھەممىسى تۇتۇلدى.
بۇ ئەھۋال ھەققىدە پىكىر بايان قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قانۇن كومىسسىيەسى مۇدىرى مەمەت توختى ئەپەندى ئىراننىڭ خەلقئارا قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئەھدىنامىسىگە قول قويغان تۇرغۇلۇق ئوبلاشىم تۇرسۇننى خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىۋەتكەنلىكىنى ئەيىبلىدى. مەن ھازىر بۇ ماتېرىياللارغا قارىدىم، ئىران مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسىغا ئەزا دۆلەت ئىكەن. ئىراننىڭ ئۆزى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسىگە قول قويغان تۇرۇپ، ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولۇۋاتقان بىر دۆلەتكە، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قۇربانى بولغان بىر مىللەتنىڭ تەركىبىنى شۇ يەرگە قايتۇرۇشى ئىراننىڭ خەلقئارا قانۇن جەھەتتىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسىغا خىلاپلىق قىلغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
ئوبلاشىمنىڭ تۈركىيەدىكى ئاكىسى ئىران ئەلچىخانا خادىملىرىنىڭ سۆزلىرىدە ئۇقۇشماسلىق بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ساختا ھېسداشلىق قىلغانلىقىنى بىلدۈرگەنىدى.
ئۆزلىرىنىڭ مۇنداق يۈز ئىپادىسىدە، سۆز ئىپادىسىدە بىراز پۇشمان قىلغانلىق، ھېسداشلىق قىلغاندەك بىر ئالامەتلىرى بارمۇ يوقمۇ؟ ئازراق بار. يەنى ئاشۇ ئەگەر بىز مۇسۇلمان بولغان مۇسۇلمانلىقنى ئۇققان بولساق.

بۇ قېرىندىشىمىزنىڭ ئۇيغۇرلىقىنى ۋە مۇسۇلمانلىقىنى بىلمىدىم دېيىش مۇمكىن ئەمەس، چۈنكى قايتۇرۇشتىن بۇرۇن نۇرغۇن سۆھبەتلەر بولدى بۇ يەردە، نۇرغۇن شەخسىي ئۇچۇرلارنى ئىگىلەش بولدى، تولدۇرىدىغان نۇرغۇن جەدۋەللەر بار بۇ يەردە. شۇڭلاشقا بۇنىڭ ئۇيغۇرلىقىنى بىلمەپتۇق، مۇسۇلمانلىقىنى بىلمەپتۇق، ئاندىن كېيىن مۇنداقلا قايتۇرۇۋەتتۇق، ئۇ سەۋەبنىڭ ھېچقايسىسى نېمىگە تارازىغا توختىمايدۇ. بۇ يەردە قەستەنلىك بىلەن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بىر سىياسىي سۇيىقەست بار. ئالاقىدار ئىزدىنىشلەردىن كېيىن قۇرۇلتاينىڭ ئىراننىڭ بۇ قىلمىشى ھەققىدىمۇ داۋا ئېچىش ئېھتىمالى بارلىقىنى تىلغا ئالدى.
ئىراننىڭ بۇ قىلمىشى خەلقئارا قانۇن جەھەتتىن دەل ھازىر خەلقئارا ئادالەت دىۋانىدا ئۇ ئادەمنىڭ بىر بولۇشى ئىككى بولۇشى ئۇ نېمىنى كۆرسەتمەيدۇ. ئۇ ئىشنىڭ مۇھىملىقىنى تۆۋەنلىتىۋەتمەيدۇ.

ۋە ئۇنىڭغا چېتىلىپ ئون ئىككى كىشىنىڭ جازالانغانلىقى ھەققىدە ئاڭلىتىش بەردۇق ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك ئالىي كېڭىشى مەزگىلىدە ئامېرىكا سىياسىيونلىرى ئوخشىمىغان نۇقتىلاردىن ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسىي ۋەزىيەتنى تەكىتلىدى شۇ قاتاردا بۇ قېتىمقى ئالىي كېڭەشنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسىملىرىدىن بولغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى تېمىسىدىكى مۇھاكىمە يىغىنىنىڭ ئىشتىراكچىلىرى رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ بۇنىڭدىكى بەزى نۇقتىلارنى شەرھلەپ ئۆتتى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇرلار مەسىلىسى ئىزچىل تۈردە ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىدىكى مۇھىم ھالقىلاردىن بولۇپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم. بۇ ھال ئوتتۇز بىرىنچى يانۋار كۈنى ئاياغلاشقان ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك ئالىي كېڭىشى مەزگىلىدە ئامېرىكا سىياسىيونلىرىنىڭ ئامېرىكا تاشقى سىياسىتى ھەققىدىكى بايانلىرىدىمۇ ئۆز ئەكسىنى تاپتى. بۇ يىللىق ئالىي كېڭەشنىڭ ئەزىز مېھمانلىرىدىن ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ رەئىسى، ئامېرىكا سىياسىي سەھنىسىدىكى ئۈچىنچى نومۇرلۇق ئەرباب مايك جونسون يىغىن مەزگىلىدە قىلغان ئۇزۇن سۆزىدە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى تىلغا ئېلىپ، مەجبۇرىي ئەمگەك ئامىلىنى مەخسۇس ئەسكەرتتى. بولۇپمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋەتتە قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش مەجبۇرىيىتى بارلىقىنى، بۇنىڭدىكى مۇھىم قەدەملەرنىڭ بىرى بولسا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ئىكەنلىكىنى ئەسلىتىپ ئۆتتى. ئۇ سۆزىدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى لاگېرلاردا يۈز بېرىۋاتقان ۋەھشىيلىكلەرنى، جۈملىدىن ئۇيغۇر ئاياللىرى ۋە بالىلىرى دۇچ كېلىۋاتقان قەبىھ قىلمىشلارنى ساناپ ئۆتكەچ، بىز بايدېن ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى تولۇق شەكىلدە ئىجرا قىلىشقا چاقىرىمىز، دېدى. ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ باشقا مەزمۇنلىرى شۇ جايدىكى خەلققە بىۋاسىتە تەسىرى بولغان بولسا، بۇنىڭدىكى يەنە بىر مۇھىم مەزمۇن بولغان مەجبۇرىي ئەمگەك بۇ ماكاننىڭ ئىچى ۋە تېشىدىكى كىشىلەرگە، توغرىسى، دۇنيا مىقياسىدىكى مۇتلەق كۆپ سانلىق ئىستېمالچىلارغا بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىك ھالدا چېتىلىدىغانلىقى مەلۇم. شۇ سەۋەبتىن بۇ يىللىق ئالىي كېڭەشنىڭ مۇھىم پائالىيەتلىرىدىن بىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى تېمىسىدىكى مۇھاكىمە يىغىنى بولدى. يىغىندا بۇ جەھەتتە ساقلىنىۋاتقان ئەھۋاللار كەڭ كۇشادە مۇھاكىمە قىلىنغاندىن كېيىن، بىز يىغىن ئىشتىراكچىلىرى بىلەن بۇ ھەقتە مەخسۇس سۆھبەتلەشتۇق. بۇ جەرياندا ئۇلار بۇ جەھەتتىكى بەزى قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قارمىقىدىكى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ قوشما رەئىسلىرىدىن كرىستوفېر سىمس ئەپەندى بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىز جەريانىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ھەققىدە كېيىنكى قەدەمدە نېمىلەرنى قىلىش توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتتى. ھازىرغىچە بۇ ھەقتە كۆپ خىزمەتلەر ئىشلەندى. ئەمدى كېيىنكى قەدەمدە نېمىلەر بىزنى كۈتۈۋاتىدۇ دەپ ئويلايسىز؟
مەن يېقىندا بۇ ئىشلارغا قاراپ چىقىش تېمىسىدىكى ئىككى قېتىملىق گۇۋاھلىق يىغىنىغا ئىشتىراك قىلدىم. بۇ يىغىنلار توغرىسىدا خەۋەر بەرگەنلىكىڭلاردىن بىز بەكمۇ مىننەتدار. شۇنى ئېيتىشىمىز لازىمكى، بىز ھازىرغا قەدەر ئاكتىپلىق بىلەن بەزى تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، تېگىشلىك ئۈنۈم قازاندۇق. ئەمما بۇنىڭدا يەنىلا كۆپلىگەن يوچۇقلار ساقلىنىۋاتىدۇ. مەسىلەن، شىنجاڭدىن كەلگەن مەھسۇلاتلارنىڭ باھاسى سەككىز يۈز ئامېرىكا دوللىرىدىن تۆۋەن بولسا، ئامېرىكا تاموژنىسى ئۇنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى تەكشۈرمەيدۇ. بۇ تاۋارلارنىڭ ھەقىقىي قىممىتىنى قانداق بىلىمىز؟ بۇ بىر مەسىلە. بۇنىڭدىن باشقا بىز يەنە ئىككى مەسىلىگە زېھىن قويۇشىمىز لازىم، بىرى، خىتايدىكى ئىچكى ئەزالار سودىسى، بۇنىڭدا ياشلار مۇھىم سالماقنى ئىگىلەۋاتىدۇ، بۇ ھال ھازىر ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر ۋە فالۇنگوڭ مۇرىتلىرى دۇچ كېلىۋاتقان بىر زور پاجىئە بولۇۋاتىدۇ. بۇ جەھەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالى ھازىر بەكمۇ ئېچىنىشلىق بولۇۋاتىدۇ. مۇنداقچە ئېيتقاندا، بۇ ئىشلارنى ناتسىستلار دەۋرىدىكى قاباھەتلەرگە ئوخشىتىش مۇمكىن. ئەمما بۇ ئىشلارنى قىلىۋاتقان كىشى دەل شى جىنپىڭدۇر. ئىككىنچىسى كوبالت مەسىلىسى. ھازىر دۇنيا بويىچە قېزىلىۋاتقان كوبالتنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى كونگودىن چىقىدۇ. كونگودىكى بۇ كوبالت كانلىرى بولسا پۈتۈنلەي دېگۈدەك خىتاينىڭ كونتروللۇقىدا. ئېلېكتر قۇۋۋەتلىك ئاپتوموبىللارنىڭ باتارېيەسىنى ياساشتىكى ئاچقۇچلۇق ئېلېمېنت بولغان كوبالت كونگودا قېزىپ چىقىلغاندىن كېيىن ئاساسەن دېگۈدەك شىنجاڭغا يۆتكەپ كېلىنىدۇ. ئاندىن بۇ جايدا مەجبۇرىي ئەمگەك ئارقىلىق پىششىقلاپ ئىشلىنىدۇ. ھازىر بازارلاردا بىز كۆرۈۋاتقان ئېلېكتىر قۇۋۋەتلىك ئاپتوموبىللارنىڭ باتارېيىسى ئەنە شۇ خىلدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ئارقىلىق ياسىلىۋاتىدۇ. دېمەك، بۇ ساھەنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى ئەنە شۇ يوسۇندا ئېغىر دەرىجىدە بۇلغىنىپ كەتكەن. شۇڭا بۇ جەھەتتىكى خىزمەتلەردە قىلىدىغان ئىشلار يەنىلا كۆپ. يېقىندا ئۇيغۇرلارنىڭ بېلىقچىلىق ساھەسىدە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقى كۆپلەپ مەلۇم بولۇۋاتىدۇ. ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكى بەدىلىگە ئىشلەنگەن بۇ بېلىقلار خىتايدىن ئۇدۇل ئامېرىكا تەۋەسىگە يوللىنىپ، ھەر قايسى جايلاردىكى غىزا ئۈستەللىرىدىن ئورۇن ئالماقتا. مەن بۇ توغرىسىدا ئۇ شىركەتلەرگە ئوچۇق مەكتۇپ يوللاپ، سۈرۈشتە قىلغان ئىدىم. ئەمما ھازىرغىچە ئۇلاردىن بىرەر جاۋاب كەلمىدى. خەۋىرىڭىز بولغىنىدەك كۈنتاختا مەھسۇلاتلىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. ئەمما ھازىرغىچە بۇ خىل مەھسۇلاتلارنى مەنئى قىلىش ھەققىدە بىرەر ئېنىق بەلگىلىمە ئوتتۇرىغا چىققىنى يوق. كېيىنكى نۆۋەتلىك ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىن بۇ ھەقتە نېمىلەرنى كۈتىسىز؟ مېنىڭچە، كېيىنكى نۆۋەتلىك ھۆكۈمەت كۈنتاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىگە زېھىن قويۇشى لازىم، چۈنكى ھازىر ھۆكۈمەت بۇنى قىلىپ بولالمىدى. بۇ جەھەتتە ئىستېمالچىلارمۇ بۇنىڭغا قارىشى لازىم دەپ قارايمەن، چۈنكى بىز بۇ ساھەلەرنىڭ ھەممىسىدىلا مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ بارلىقى ھەققىدە

مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بۇ ساھەدىكى نامايەندە خاراكتېرلىق بىر قانۇن ھېسابلىنىدۇ. بۇنىڭدىكى ئەڭ مۇھىم بولغان بىر ئامىل شۇكى، ئۇ مال ئىمپورت قىلغۇچىلارغا ئۆزلىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ پاكىز ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاش شەرتىنى قويالايدۇ. خەۋىرىڭىز بولغىنىدەك، بىز ھازىرغا قەدەر ئىككى مىليارد ئامېرىكا دوللىرى قىممىتىدىكى ماللارنى ئامېرىكا تاموژنىسىدا تۇتۇپ تەكشۈردۇق. بۇلارنىڭ ئاز دېگەندىمۇ يىگىرمە پىرسەنتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن باغلىنىشلىق بولغانلىقى ئۈچۈن چېگرادىن ئۆتكۈزۈلمىدى. دېمەكچىمەنكى، ھازىر ئۇنىڭدا ئۆزگىرىشلەر بولۇۋاتىدۇ. شىركەتلەرنىڭ ھەرىكەتلىرىدىمۇ ئۆزگىرىش بولۇۋاتىدۇ. ئەمما بۇنىڭلىق بىلەنلا ئۇنى مۇكەممەل بولۇپ كەتتى دېگىلى بولمايدۇ. قارايدىغان بولساق، ھازىر تېمو ۋە شېيىن قاتارلىق شىركەتلەرنىڭ سەككىز يۈز ئامېرىكا دوللىرىدىن تۆۋەن قىممەتتىكى توۋارلىرى تەكشۈرۈشسىز ئۆتۈپ كېتىۋاتىدۇ. يەنە بىر مەسىلە شۇكى، ھازىر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن باغلىنىشلىق بولغان نۇرغۇن شىركەتلەر ۋە كارخانىلار ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئېلان قىلغان قارا تىزىملىككە كىرگۈزۈلمىگەن. مۇشۇ سەۋەبتىن ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى تېخىمۇ كۆپ ئىشلارنى قىلىشقا ئاجىز كېلىۋاتىدۇ. ھازىر گەرچە سىز تەمىنلەش زەنجىرى پاكىز بولغان يوللاردىن سېتىۋالغان توۋارلارمۇ ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بەدىلىگە ئىشلەنگەن مەھسۇلاتلار بولۇپ چىقىۋاتىدۇ. مەسىلەن ئالساق، ياۋروپا ۋە باشقا جايلارغا سېتىلىۋاتقان كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرى دەل شۇنداق بولۇۋاتىدۇ. شۇڭا بىز بۈگۈنكى يىغىندا گېرمانىيە، ئىسپانىيە، كانادا قاتارلىق دۆلەتلەر بىلەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسىلىسىدە تېخىمۇ كەڭ دائىرىلىك ھەمكارلىق تۈزۈشنىڭ زۆرۈرلۈكى ھەققىدە توختالدۇق. ھازىر ئامېرىكا بۇ جەھەتتە ئەڭ ئالدىدا مېڭىۋاتىدۇ. بۇنىڭغا ماس ھالدا بىر قىسىم خەلقئارا ئاۋاز قوشۇشلارمۇ ئوتتۇرىغا چىقىۋاتىدۇ. بۇلار ئىشقا ئاشقاندا خىتايغا بولغان بېسىم ئېغىرلاشسا، خىتاي كومپارتىيەسى بەزى ئىسلاھاتلارنى قىلىشى، شۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىدىمۇ ئازدۇر كۆپتۇر ياخشىلىنىشلار بولۇشى مۇمكىن، ئەمما ھازىرغا قەدەر بىز تېخى بۇ جەھەتتىكى بىرەر ھەقىقىي ئۆزگىرىشنى كۆرمىدۇق. خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن خادىملار دىرېكتورى تاد ستايىنمۇ شۇ قاتاردا رادىيومىزنىڭ ئايرىم زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى. ئۇنىڭ قارىشىچە، ئامېرىكا ھۆكۈمەت قارمىقىدىكى تېخىمۇ كۆپ كومىتېتلارنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا جەلپ قىلىش ھەمدە ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسىنىڭ خامچوتىنى ئاشۇرۇپ بېرىش بۇنىڭدىكى مۇھىم تەدبىرلەردىن ھېسابلىنىدۇ. سىزنىڭچە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش خىزمىتىدە ھۆكۈمەتلەر ۋە تەشكىلاتلاردىن باشقا ئىستېمالچىلار ۋە پارچە ساتقۇچىلارنىڭمۇ مەجبۇرىيىتى بار دەپ قارامسىز؟ ئەلۋەتتە، بۇ يەردە ئۇلار ئالدى بىلەن كۆرۈپ يېتىشى لازىم بولغان ئامىل شۇكى، ئۇلار مەزكۇر قانۇنغا ۋە ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسىنىڭ خىزمەتلىرىگە، ماس رەۋىشتە ئىش كۆرۈشى لازىم. بۇ جەھەتتە ئالاقىدار قانۇن ماددىلىرىغا ھەمدە ئىمپورت قىلىنغان توۋارلارنىڭ ئۆلچەملىرىگە رىئايە قىلىش ئۇلارغا قويۇلغان بىر مۇھىم تەلەپ ھېسابلىنىدۇ. بۇ جەھەتتە ھەممىدىنمۇ بەكرەك مۇھىم بولغان بىر ھالقا ئۇلارنىڭ قولىغا يېتىپ كېلىۋاتقان ماللارنىڭ پاكىز تەمىنلەش زەنجىرىدىن كېلىشىگە ھەقىقىي يوسۇندا ھۆددە قىلىشتۇر. بولۇپمۇ، بۇ ماللار نەدىن كېلىۋاتىدۇ ئۇنى كىملەر ئىشلىگەن دېگەنلەر ھەر قاچان يادىمىزدا بولۇشى لازىم شۇڭا بىز شىنجاڭدىن كەلگەن ھەمدە مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن باغلىنىشلىق بولغان مەھسۇلاتلارنىڭ تىزىملىكىنى تۇرغۇزۇپ چىقتۇق ئەمما ھازىرقى بىر چوڭ مەسىلە بۇ خىل شىركەتلەرگە قارىتىلغان مۇپەتتىشلىك خىزمەتلىرى دائىم ئىشەنچسىز بولۇپ قېلىۋاتىدۇ چۈنكى بۇ كىشىلەر ھەر قاچان خىتايدىكى ھېچقانداق سۆز ئەركىنلىكى ياكى باشقا ئەركىنلىك مەۋجۇت بولمىغان بېكىنمە مۇھىت ئىچىدە خىزمەت قىلىدىغانلىقى ئۈچۈن ئۇلاردىن ھەقىقىي ۋە پاكىز بولغان مەلۇماتلارنى كۈتۈشكە ئاجىزمىز. ھازىر نۇرغۇنلىغان پارچە ساتقۇچىلار ۋە شىركەتلەر ئۆزلىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ پاكىز ئىكەنلىكىگە ۋەدە قىلىشى زۆرۈر بولۇۋاتىدۇ. شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن، ھەممىلا ساھە مۇشۇ نىشان بويىچە ئىش كۆرۈشكە تىرىشىۋاتىدۇ. قاچانكى بۇ ئىشقا ئاشقاندا بۇ شىركەتلەر ياكى پارچە ساتقۇچىلار، ئۆزلىرىنىڭ قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈۋاتقانلىقىغا، شۇنىڭدەك ئىستېمالچىلارنى تەمىنلەۋاتقان ماللىرىنىڭ پاكىز بولۇشىغا نازارەتچى بولالايدۇ.

قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇرلارمۇ دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارغا ئوخشاش بەشىنچى فېۋرال كۈنى بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ يىگىرمە يەتتە يىللىقىنى خاتىرىلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزگەن مەزكۇر پائالىيەتتە قىرغىزىستاندا چىقىدىغان ئىتتىپاق گېزىتىنىڭ مۇئاۋىن باش مۇھەررىرى ئەكبەرجان باۋۇدۇنوف بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ كېلىپ چىقىشى جەريانى ۋە ئاقىۋەتلىرى ھەققىدە دوكلات بەرگەن تۆۋەندە قىرغىزىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز فېرۇزە بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. بەشىنچى فېۋرال كۈنى قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇرلار بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ غۇلجا شەھىرىدە يۈز بەگەن بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى يىللىقىنى خاتىرىلەپ ۋەتەن ئازادلىقى يولىدا قۇربان بولغان شېھىتلارغا ئاتاپ خەتمە قۇرئان قىلدى. خاتىرىلەش پائالىيىتى بىشكەك شەھىرىنىڭ ئالامېدىن بىر مەھەللىسىدىكى مۇسلىم ئاشخانىسىدا ئۆتكۈزۈلدى. مۇراسىم دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قىرغىزىستاندىكى ۋەكىللىرىنىڭ تەشەببۇسىدا ئۇيۇشتۇرۇلدى. يىغىنغا بىشكەك شەھىرى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى يېزا رايونلاردىن كەلگەن جامائەت ۋەكىللىرى بولۇپ قىرىقتىن ئوشۇق كىشى قاتناشتى. مەزكۇر پائالىيەتكە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قىرغىزىستاندىكى ۋاكالەتچىسى،

تەپسىلىي توختىلىپ ئۆتتى.
توقسىنىنچى يىللىرى غۇلجىدا ئابدۇخېلىل مىجىت، ئابدۇمىجىت ھەمرالار رەھبەرلىكىدە ياشلار ئارىسىدىكى ئىشسىزلىق، ھوقۇقسىزلىقتىن كېلىپ چىققان ناركومانىيە قاتارلىق ھەر خىل سەلبىي كۆرۈنۈشلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش مەقسىتىدە ياشلار ئارىسىدا تەلىم تەربىيەنى كۈچەيتىش،

خىتاينى ئەيىبلەپ، ئۇنىڭغا بېسىم كۆرسىتىۋاتقانلىقى بۇلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئۈمىد بېغىشلايدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى. ئەنە مۇشۇ خەلقئارالىق ۋەزىيەتكە باغلىق دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى پۈتۈن دۆلەتنىڭ ۋەكىللىرى بىلەن، بىرلەشكەن مىللەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ۋەكىللىرى بىلەن، پارلامېنت بىلەن ئۇچرىشىپ، بىز تەرەپكە بولۇشنى تەشۋىق قىلىپ مۇشۇ كۈنگە كەلدى. ئاشۇلارنىڭ شۇ خىزمەتلىرى نەتىجىسىدە ئەللىك بىر دۆلەت بىزنى قوللاۋاتىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن ئۇلار ئەگەر سان قانچە كۆپەيسە، بۇ چاغدا خەلقئارالىق بىرلەشكەن دۆلەتلەرنىڭ يىغىنلىرىدا بېسىم قىلىپ خىتاينىڭ ھازىرقى يۈرگۈزۈۋاتقان
گېنوتسىد سىياسىتىنى توختىتىش مۇمكىن. پائالىيەت داۋامىدا يەنە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئىش پائالىيەتلىرى تونۇشتۇرۇلدى. ئىختىيارى سۆزگە چىققان ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ سابىق رەئىسى دىلمۇرات ئەكبەروف دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنى ماددىي ھەم مەنىۋى جەھەتتىن قوللاشنى تەكىتلىدى. جامائەت ئاقساقىلى غەيرەت جاھانوف بۇ خىل پائالىيەتلەرگە كۆپرەك ياشلارنى تەكلىپ قىلىش كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. مەزكۇر يىغىنغا قاتناشقان يىگىت باشلىرىنىڭ بىرى ئەزىمجان مامىروف زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزىنىڭ مەزكۇر پائالىيەتتىن تەسىرلەنگەنلىكىنى ئىزھار قىلدى.
ئەسسالام ئەلەيكۇم ۋە رەھمەتۇللا ۋە بەرەكاتۇ. مۇشۇنداق مەجلىسلىرىمىز پات-پات بولۇپ تۇرسا، بىز ئۇيغۇر مىللىتىمىز ئۆزىمىزنىڭ مىللىتى ئۈچۈن كۆيۈپ، چىرايلىق سۆزلەرنى. روزىمەمەت ھاجىكام سۆزلىدى، ئەكبەركام سۆزلىدى. بىز دىلمۇراتنىڭ سۆزلىگىنى ھەممىدىن ياخشى ياققان يېرى ماڭا مۇشۇ ياش تىجارەتچىلىرىمىزلەرگە مۇشۇ يەتكۈزۈش كېرەك. قۇرۇق ھېچ قانداق قازان قاينىمايدۇ دېگەندەك، مۇشۇ بىزنىڭكى تىجارەتچى بالىلىرىمىز مۇشۇ ئىشلىرىمىزغا ياردەم بەرسە ياخشى بولىدۇ. بىز مانا مەھەللىنىڭ جىگىت بېشىلىرى خۇدايىم بۇيرۇسا مۇشۇنى كۆپتىن بېرى ئىشلەپ يەتكۈزۈۋاتىمىز. شۇنى شۇلارغا يەتكۈزۈپ، شۇ بالىلىرىمىز، ياش بالىلىرىمىز ئەكېلىپ مەشەدە مۇشۇ ئۆزىمىزنىڭ مىللىتىنىڭكى جىغىسىنى جىغلاپ، ئۆزىمىزنىڭكى تىلىدا گېپىمىزنى قىلىپ، ۋەتەن ئۈچۈن مۇشۇ ۋەتەنپەرۋەرلىك قىلسا ياخشى ئىشلار بولىدۇ دەپ ئويلايمەن. بۈگۈنكى مۇشۇ ئولتۇرۇشىمىز ماڭا ياقتى. مۇنىڭدىن كېيىنمۇ مۇشۇ ئولتۇرۇشلار بولۇپ تۇرۇشىغا مەن نىيەت قىلىمەن، بولسۇن! ئۇيغۇرىستانىمىز ئازاد بولسۇن! ئىگىلىشىمىزچە، بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ يىگىرمە يەتتە يىللىقى يەنە قىرغىزىستاننىڭ جالالئاباد شەھىرىدىمۇ خاتىرىلەندى ۋە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئېغىر تەھدىتلەرگە ئۇچراۋاتقانلىقى جالالئاباد ئاھالىسىگە تونۇشتۇرۇلدى. گەرچە جالالئابادتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ سانى ئاز بولسىمۇ، ئەمما ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ۋەزىيەتكە ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىۋاتقانلىقى، ھەر خىل پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقى مەلۇم. بىشكەكتىن فىرۇزە تەييارلىدى.

يىگىرمە ئالتىنچى ماددىسىدا دۇئا تىلاۋەت ۋە ئىبادەت سورۇنلىرى مەيلى ئىلگىرى سېلىنغان ياكى ھازىر رېمونت قىلىنىۋاتقان ياكى قايتا قۇرۇلۇۋاتقان بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ئۇلار بىناكارلىق ھەيكەلتىراشلىق رەسىم ۋە بېزەكچىلىك قاتارلىق جەھەتلەردە چوقۇم خىتايچە ئالاھىدىلىك ۋە خىتايچە ئۇسلۇبنى ئەكس ئەتتۈرۈشى كېرەك دېيىلگەن كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى ئاسىيا بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى مايا ۋاڭ رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ تۈزىتىش كىرگۈزۈلۈپ ماقۇللانغان ۋە يولغا قويۇلغان يېڭى دىنىي ئىشلار نىزامى ھەققىدە كۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى ئۇ بۇ يېڭى بەلگىلىمىدە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئىدېئولوگىيىسىنىڭ ھەقىقىي دىن سۈپىتىدە تەشۋىق قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى These are revisions to a regional regulation in Xinjiang that regulates the practice of religion. بۇ بەلگىلىمە شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانلارنىڭ دىنىي پائالىيەتلىرىنى قېلىپلاشتۇرىدىغان ۋە دىنغا ئېتىقاد قىلىشنى قاتتىق كونترول قىلىدىغان رايون خاراكتېرلىك بەلگىلىمە بۇ يېڭى بەلگىلىمىدە كومپارتىيەنىڭ دۇئا تىلاۋەت ۋە ئىبادەت ئورۇنلىرىغا بولغان كونتروللۇقىنى كۈچەيتىش شۇنداقلا دىنلارغا بولغان سىياسىي ئىدىيىۋى جەھەتتىكى كونتروللۇقنى كۈچەيتىش مۇھىم نۇقتا قىلىنغان، بۇ بەلگىلىمىنىڭ نۇرغۇن نۇقتىلىرىدا شى جىنپىڭنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى يولغا قويغان دىنلارنى خىتايلاشتۇرۇش ئىدىيىسى ئەكس ئەتكەن، يەنى ئۇنىڭدا دىننى تېخىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا خىتايلاشتۇرۇش،

يوليورۇقلىرىنى ئورۇنداشنى تەلەپ قىلغان. بۇداقى نىزامغا قارايدىغان بولساق، بۇرۇنقىغا سېلىشتۇرغان چاغدا چەكلەشنىڭكى ماددىسى كۆپەيگەن گەپ. ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ دۆلەتنىڭكى كونترولى ئاستىدا دىنىي ئىبادەتلەرنى قىلىدىغان ۋە شۇنداقلا دىنىي تەشكىلاتلار، دىنىي ئورگانلارمۇ دۆلەتنىڭكى باشقۇرۇشى بىلەن. ۋە شۇنداقلا دىن، دىنگە ئىشەنگەن ئادەملەر بۇ خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنى سۆيۈش دېگەندەك ئىبارىلارنى كۈچلۈك بىر شەكىلدە ئىشلەتكەن ئەمدى. ھەممىمىز بىلىمىز بۇ خىتاينىڭكى ئاساس قانۇنىنىڭ ئوتتۇز ئالتىنچى ماددىسى دىنگە ئىشىنىش ۋە ئىشەنمەسلىك ئەركىنلىكى بار دەپ. ئەمما بۇ نىزامدا خۇددى دىنگە ئىشەنمەيدىغانلارغا قارشى ھەرقانداق زوراۋانلىق ھەرىكەت قىلغىلى بولمايدۇ دېگەننى كۆپرەك جاكارلىغان. يەنى بۇ يەردە دىنگە ئىشەنگەنلەرنى قوغداش ئەمەس، دىنگە ئىشەنمىگەنلەرنى چىڭراق قوغداش مەسىلىسى بار بۇ يەردە. خىتاي ھاكىمىيىتى تېگى تەكتىدىن مۇشۇ دىنگە قارشى كەلگەن بىر سىياسىي ھاكىمىيەت. ئۇنىڭدىن باشقا بۇ دىننىڭ خىتايچە بولۇشى لازىم دەيدۇ. يەنى شەرقىي تۈركىستاندىكى خەلق ئەنئەنىدىن كەلگەن ئىسلامىيەتنى ئەمەس خىتاينىڭكى ياراتقان بىر خىل ئىسلامىيەتنى قوبۇل قىلىش دېگەن گەپ ئەمدى يەنى دىننىڭكى پەرز قىلغان پائالىيەتلەر ئەمەس يەنى دىنىي ئىبادەتلەر ئەمەس خىتاينىڭ بەلگىلەپ بەرگەن بۇ پائالىيەتلەرنى قىلىش دېگەندەك چەكلىمىلەرمۇ بار.
تۈزىتىش كىرگۈزۈلگەن بۇ يېڭى بەلگىلىمە ھەر دەرىجىلىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ دىنىي تەلىم تەربىيەنى قاتتىق كونترول قىلىشىغا كاپالەت قىلىدىغان يېڭى مەزمۇنلار كىرگۈزۈلگەن ئون ئۈچىنچى ماددىغا قارىغاندا مەزكۇر نىزامدا ھۆكۈمەت تەستىقلىغان دىنىي ئورگانلاردىن باشقا بارلىق دىنىي تەلىم تەربىيە ئورۇنلىرى بىردەك چەكلەنگەن ئون تۆتىنچى ماددىدا ۋەتەنپەرۋەر دىنىي زاتلارنى يېتىلدۈرۈش مۇقەددەس دىنىي دەستۇرلارنى توغرا ئۇسۇلدا شەرھلەشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە دىنىي مەكتەپلەرلا مەۋجۇت بولۇشى كېرەك دەپ كۆرسىتىلگەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ھېنرىك شاجېسكىي رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مەزكۇر يېڭى نىزامدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان يېڭى مەزمۇنلار ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەقسىتى ئۈستىدە توختالدى ئۇ مۇنداق دېدى Essentially what we see is some expanded definition of the prohibited behaviours and actions and particularly in publishing there are some more. ماھىيەتتە بۇ بەلگىلىمىدە چەكلەنگەن يۈرۈش-تۇرۇش ۋە ھەرىكەتلەرگە كېڭەيتىلىپ ئېنىقلىما بېرىلگەن. بۇ يېڭى بەلگىلىمىدە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى مەسىلىسىگە ئالاھىدە ئورۇن بېرىلگەن. بۇ يەردىكى چەكلىمە ئەلۋەتتە خىتاي بولمىغان خەلقلەرگە قارىتىلغان. شۇنداقلا خىتاي ھۆكۈمىتى ئىقتىسادىي تەرەققىيات مۇھىم دەپ قاراپ بۇنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويغان.

سوسايتى تورد چاينا ئەن پېتېكلى پارتى ڤەليۇز سو دە ئېن ئەسسنت دەز ڤېلېجس ئېنستېتيوشن سۆرڤ دە پارتى رادە دەن سۆرڤ ئەي ڤېلېجس پۆرپۆس. ئۇنداقتا خەلقئارا جەمئىيەت خىتاينى ئۇيغۇرلارغا قارتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت بىلەن ئەيىبلەۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە خىتاي نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇر ئېلىدە ئىسلام دىنىغا ۋە باشقا دىنلارغا قاتتىق چەكلىمە قويىدىغان بۇ يېڭى نىزامنى ئوتتۇرىغا چىقىرىدۇ دوكتور ئەركىن ئەكرەم بۇ سوئالغا مۇنداق جاۋاب بەردى خىتاي خەلقئارادىكى تېررورىزمغا قارشى كۈرەش ۋە غەربتىكى ئىسلام قورقۇنچىنى پۇرسەت بىلىپ ئۇيغۇر ئېلىدىكى مۇسۇلمانلارنى تېررورلۇققا باغلاپ زەربە بېرىۋاتىدۇ خىتاينىڭ مەقسىتى ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىنى يوقىتىشتىن ئىبارەت خىتاي ھاكىمىيىتى شەرق تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى بىر خىل مۇشۇ رادىكال دىنچى دېگەنگە باغلاش ۋە بۆلگۈنچى دېگەنگە باغلاش ۋە تېررورىزمگە باغلاش بىلەن ۋە شەرق تۈركىستاندىمۇ ئىسلاموفوبىي تۇيغۇسىنى يارىتىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. يانى بۇ غەربتە ئىسلاموفوبىيە بىر ئەنسىرەش بار. يانى خىتايمۇ دەيدۇ، مەنمۇ مۇشۇنداق رادىكال ئىسلامچىلاردىن ئەنسىرەۋاتىمەن، شۇنىڭغا بۇلارنى خىتايچە ئىسلام بىلەن تەربىيەلەپ ئادەم قىلىۋاتىمەن دېگەننى چەت ئەلگە تونۇتۇۋاتىدۇ. شۇنىڭغا بۇ خەلقئارادىن خىتايغا بېسىملەر، مىسالغا شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بارغان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسىگە خىتاي ئەبەي مەن دېگەندەك جاۋابنى بېرىپ بېرىش بىلەن ھازىرقى بۇ دىنىي بېسىم ۋە بۇ دىنى ئۈستىندە بىر زوراۋانلىق سىياسىتىنى داۋام قىلىۋاتىدۇ ھە بۇنى قانۇن شەكلىندە ئەمەس نىزام شەكلىندە چىقىرىپ بىر چاتاق چىقىپ قالسا قانۇنغا خىلاپ ئەمەس دەيدىغان، چاتاق چىقمىسا نىزام ناھايىتى ياخشى ئىجرا قىلىنىۋاتىدۇ دەپ ئاخىرى كېلىپ مۇشۇ شەرق تۈركىستاندىكى بۇ مۇسۇلمان كىملىكىنى ئىسلام كىملىكىنى ئاستا ئاستا يوقىتىشنىڭكى كويىدا ئەمدى. ھېنرىك شاجېسكى ئىسلام دىنىنىڭ ئەخلاقىي ۋە قىممەت قاراش جەھەتلەردە خىتاينىڭ قىممەت قاراشلىرىدىن پەرقلىق ئىكەنلىكىنى شۇڭا خىتاي ئىسلام دىنىنى ئۆزىگە تەھدىت دەپ قاراپ خەلقئارادىكى ئەيىبلەشكە ۋە تەنقىدلەشكە قارىماي ئۇنى خىتايچىلاشتۇرۇشقا بار كۈچى بىلەن ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى مېنىڭچە ئىسلام دىنى خىتاي ھاكىمىيىتىگە ئالاھىدە تەھدىت شەكىللەندۈرىدۇ خىتاينىڭ ھاكىمىيەت بېشىدا تۇرۇۋاتقان كومپارتىيە ھەر ۋاقىت كونتروللۇق ئىقتىدارىغا ۋە ئاۋامنىڭ ئۆزىگە بولغان ساداقەتمەنلىكىگە ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىدۇ ۋە شۇنى تەلەپ قىلىدۇ. ئىسلام باشقا بىر خىل ئەخلاققا، ئىدارە ۋە قىممەت قارىشىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. يەنى ئىسلام دىنىدىكى بۇ ئەخلاق ئىدارە قىلىش تۈزۈمى ۋە قىممەت قارىشى خىتاي دۆلىتىنىڭ ئەخلاق ۋە قىممەت قارىشىدىن پەرقلىق. يەنە كېلىپ خىتاي بۇ جەھەتتە كۆپ تىرىشچانلىقلارنى قىلغان بولسىمۇ، ئەمما بۇلارنى كونترول قىلالمىدى، شۇڭا ئىسلام دىنى خىتاي دۆلىتى ئۈچۈن بىر تەھدىت يارىتىدۇ، شۇ سەۋەبتىن خىتاي ھۆكۈمىتى دىنىي تۇرمۇش ۋە دىنىي ئورگانلارنىڭ كونتروللۇقىنى ئۆز قولىدا تۇتۇشقا ۋە ئۇلارنى خىتايچىلاشتۇرۇشقا تىرىشىۋاتىدۇ.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىل دىننى باستۇرۇش ۋە مۇتلەق كونتروللۇق سىياسىتى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن ئەيىبلەنگەن ئىدى بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئېلان قىلغان ئۇيغۇر رايونى ھەققىدىكى دوكلاتىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان سىياسىتىنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت شەكىللەندۈرگەن بولۇشى مۇمكىنلىكى

تۆۋەندە تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمنىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ بەشىنچى فېۋرال خىتاينىڭ ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسى بايانات ئېلان قىلىپ بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەپ ھەر خىل پائالىيەتلەرنى ئۇيۇشتۇرغان شەخس ۋە تەشكىلاتلارنى يالغانچىلىق بىلەن ئەيىبلىگەن بولسىمۇ

جۈملىدىن تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلارمۇ زور كۆلەملىك يىغىلىش ۋە مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش پائالىيەتلىرىنى تەشكىللەپ، خىتاينىڭ يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش قىلمىشلىرىنى پاش قىلغان كۈنىگە توغرا كەلدى. خىتاي ئەلچىخانىسى باياناتىدا بەشىنچى فېۋرال غۇلجا ۋەقەسىنىڭ ئاتالمىش شەرقىي تۈركىستانلىق بۆلگۈنچىلەر پىلانلىغان ئۇرۇپ چېقىش، بۇلاڭچىلىق، قالايمىقانچىلىق ۋەقەسى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. خىتاينىڭ مەزكۇر باياناتى ھەققىدە توختالغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بەشىنچى فېۋرال غۇلجا ۋەقەسىنىڭ خىتاي ئېيتقاندەك بۇزغۇنچىلىق ھەرىكىتى بولماستىن، بەلكى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئادالەت تەلەپ قىلىپ ئېلىپ بارغان تىنچ يوسۇندىكى نامايىشى قانلىق باستۇرۇلغان بىر كۈن ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
غۇلجا ۋەقەسى خىتاي ئەلچىخانىسى ۋە ياكى خىتاي ھۆكۈمىتى ئېلان قىلغان باياناتتىكىدەك قانداقتۇ چەت ئەلدىكى مىللىي بۆلگۈنچى تېررورىست كۈچلەر تەرىپىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغان بۇلاڭچىلىق، قاتىللىققا ئوخشايدىغان جىنايى ھەرىكەتلەر بىلەن تولغان بىر ۋەقە ئەمەسلىكىنى پۈتۈن دۇنيا بىلىدۇ، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىمۇ بىلىدۇ. خەلقىمىزنىڭ ئەركىنلىككە، بولۇپمۇ دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىنى تەلەپ قىلىپ، ھۆرلىكىنى تەلەپ قىلىپ، تىنچلىق بىلەن ئېلىپ بارغان بىر نامايىشنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن قانلىق باستۇرۇلۇشى بىلەن ئاخىرلاشقان بىر پاجىئەلىك بىر كۈن، بىر ھەرىكەت.
خىتاي ئەلچىخانىسى باياناتىدا يەنە ئۇيغۇرلارنى قوللاپ نامايىشقا قاتناشقان تۈركلەرنى خىتايغا قارشى كۈچلەر دەپ ئاتاپ تەنقىد قىلدى. ھالبۇكى، خىتاينىڭ تەنقىدى ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر ۋەزىيىتىنى كۆزىتىپ كېلىۋاتقان تۈرك سىياسىيلارنى قايىل قىلالمىدى. خىتاينىڭ بۇ باياناتىنى قۇرۇق سەپسەتە دەپ ئەيىبلىگەن تۈركىيە كادىرلار ئۇيۇشمىسىنىڭ مەسئۇلى، ئىي پارتىيەسىدىن بولغان سابىق پارلامېنت ئەزاسى فاھرەتتىن يوقۇش ئەپەندى خىتاينىڭ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئەقەللىي ھوقۇقلىرىنىمۇ بەرمىگەنلىكىنى بىلدۈردى. O mındak dedi.
Sadece özgürlükleri için, insanca yaşamak için, zulümden kurtulmak için e, hak talebiyle bir gösteri, en demokratik ülkelerde yapılan bir gösteri gibi gösteri.
Bunundan 27 yıl burun, Golcudaki yaşlar akalli hak ve hukukuna talep kılıp namayış kılganda, Xitay sakçıları köp sandaki namayışçı va begona odamlarni etgan دېموكراتىيە بىلەن ئىدارە قىلىنىۋاتقان دۆلەتلەردە نامايىش قىلىش، ئاممىۋى تەشكىلات قۇرۇش جىنايەت ھېسابلانمايدۇ. ئەپسۇسكى، ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ئەقەللىي تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان ھەممە ئادەمنى تېررورچى دەپ قالپاق كىيدۈرۈپ جازالاۋاتىدۇ. نۆۋەتتە نۇرغۇن ئوقۇتقۇچى، دىنىي ئەرباب، يازغۇچى، شائىر ۋە زىيالىيلار تېررورچىلىق بىلەن ئەيىبلىنىپ لاگېرلارغا تاشلاندى. ۋە تۈرمىلەرگە قامالدى. مەن خىتاي ئەلچىخانىسى ئېلان قىلغان بۇ سەپسەتىنى قاتتىق ئەيىبلەيمەن. تۈركىيەدىكى خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرى ۋە ئۇيغۇرلارنى قوللىغۇچى تۈركلەرگە قارىتىلغان ئەيىبلەش باياناتى ئىستانبۇلدا خىتايغا قارشى زور كۆلەملىك نامايىش ئۇيۇشتۇرۇلۇپ، بىر كۈندىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىقتى. تۆتىنچى فېۋرال ئىستانبۇلدا ئۆتكۈزۈلگەن بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەش نامايىشىغا ئۇيغۇر ۋە ئۇيغۇرلارنى قوللىغۇچى تۈركلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بەش يۈزدىن ئارتۇق ئادەم قاتناشقان ئىدى. خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكى ئىستانبۇلدىكى نامايىشنى تەشكىللىگەن ئاساسلىق تەشكىلات بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان ئەپەندى خىتاينىڭ باياناتىغا رەددىيە بەردى ۋە خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ باياناتىنىڭ دۇنيادىكى نۇرغۇن دۆلەت ئېتىراپ قىلغان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى يوشۇرۇشتىن باشقا نەرسە ئەمەسلىكىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
خىتاي تېررور دۆلىتىنىڭ يىگىرمە يەتتە يىل بۇرۇن غۇلجىدا ئېلىپ بارغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى دۇنيا خەلق ئاممىسىدىن يوشۇرۇش ئۈچۈن تۈركىيەدىكى ۋە دۇنيانىڭ ھەر قايسى يېرىدىكى شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرىنىڭكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى، غۇلجا قىرغىنچىلىقىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن بۇ پائالىيەتنى ئۇيۇشتۇرغان تەشكىلاتلارنى يالغانچىلىق بىلەن تۆھمەت قىلغان. پۈتۈن دۇنيا خىتاينىڭكى ۋەتىنىمىزدە ئېلىپ بېرىۋاتقان سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى ۋە ئىنسانلىققا قارشى ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئىنسانىي جىنايەت دېدى. بۇنداق بىر پەيتتە خىتاينىڭ بۇ سەپسەتەسىنى تامامەن رەت قىلىمىز ۋە خىتاينى بىر تېررور دۆلىتى دەپ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان،

بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى بەشىنچى فېۋرال خىتاي قوراللىق قىسىملىرى دىنىي ئەركىنلىك، يىغىلىش ئەركىنلىكى قاتارلىق ھوقۇقلارنى تەلەپ قىلىپ تىنچ يوسۇندا كوچىغا چىققان غۇلجا ياشلىرىنى قانلىق باستۇرغان. باستۇرۇشتا زادى قانچىلىك ئادەمنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكى ھازىرچە بىر سىر بولۇپ

تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
قازاقىستاننىڭ ئالمۇتا شەھىرىدە تۆتىنچى فېۋرال كۈنى بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ يىگىرمە يەتتە يىللىقى خاتىرىلەنگەن خاتىرىلەش مۇراسىمىدا سابىق مىللىي ئارمىيە گېنېرالى مەرھۇم زۇنۇن تېيىپوفنىڭ جىيەنى تۇرسۇنئاي تېيىپوۋا سۆز قىلغان بولۇپ ئۇ سۆزىدە خىتايلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان قانلىق سىياسىتىنىڭ بۈگۈنمۇ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى بايان قىلغان تۆۋەندە قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ تۆتىنچى فېۋرال كۈنى ئالمۇتى شەھىرىنىڭ سۇلتان قورغان مەھەللىسىدىكى قورغان رېستورانىدا مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلدىكى بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ يىگىرمە يەتتە يىللىقى خاتىرىلەندى. خاتىرىلەش مۇراسىمىنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قازاقىستاندىكى ۋەكىللىرى ئۇيۇشتۇردى. بۇ پائالىيەتكە ئالمۇتى شەھىرى ۋە ئەتراپتىكى ناھىيەلەردىن بولۇپ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئەزالىرى ۋە جامائەت ۋەكىللىرىدىن يۈزدىن ئارتۇق ئادەم قاتناشتى. خاتىرىلەش پائالىيىتىگە رىياسەتچىلىك قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئەزاسى رەھىم مەنسۇروف مەزكۇر يىغىلىشنىڭ ئاساسىي سەۋەبى ۋە مەقسىتىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتتى. ئاندىن ئازادلىق ۋە ئەركىنلىك ئۈچۈن قۇربان بولغان شېھىتلەرگە ئاتاپ قۇرئان تىلاۋەت قىلىندى. ئالمۇتى ۋىلايىتىنىڭ ئەمگەكچىقازاق ناھىيەسى غەيرەت يېزىسى ياشلار مەشرىپىنىڭ ئاساسچىلىرىنىڭ بىرى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى بەختىشات مەمەتباقىيېۋ غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋە ئۇنىڭ ئاقىۋەتلىرى تېمىسىدا دوكلات بەردى. ئۇ ئىلى مەشرىپى يېتەكچىلىرىنىڭ ئەينى ۋاقىتتا ئادالەتلىك تەلەپ قىلىپ تىنچ نامايىش ئۇيۇشتۇرغانلىقى، ئەمما خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ نامايىشچىلارنى ئوققا تۇتۇپ قىرغىنچىلىق پەيدا قىلغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
ئىلى مەشرىپى لىدىرلىرى ئابدۇخېلىل ئابدۇمىجىت ۋە ئابدۇمىجىت ئابدۇراخمان رەھبەرلىكىدىكى ياشلار بەشىنچى فېۋرال كۈنى ئەتىگەنلىكى سائەت ئوندا يەرلىك خەلقنىڭ ھوقۇقلىرىنى قوغداش نىيىتىدە قانۇنسىز تۇتقۇن قىلىنغانلارنى قويۇپ بېرىشنى، دىنىي ئەركىنلىكنى ۋە ئىنسان ھوقۇقىنى ھۆرمەتلەشنى تەلەپ قىلىش ئۈچۈن خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى كونستىتۇسىيىسىنىڭ ئوتتۇز بەشىنچى ماددىسىغا ئاساسەن ئۇيۇملىشىپ نامايىشقا چىقىشنى قارار قىلدى.

مەزكۇر مۇراسىمدا سۆز قىلغان ۋەكىللەر بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ تارىخىي ساۋاقلىرى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ نۆۋەتتىكى ئىش پائالىيەتلىرى ۋە ئۇنى ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتتىن قوللاپ-قۇۋۋەتلەشنىڭ مۇھىملىقى، ئانا تىلنى ساقلاش، ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇزۇن ئەسىرلىك باي مەدەنىيىتىنى تەرغىب قىلىش، ياشلارنى مىللىي روھتا تەربىيەلەش ۋە باشقىمۇ مەسىلىلەر ھەققىدە توختىلىپ ئۆتۈشتى. مەزكۇر مۇراسىمدا مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى، مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىللىرىدىكى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ ئەزاسى، مىللىي ئارمىيە گېنېرالى مەرھۇم زۇنۇن تېيىپوفنىڭ جىيەنى تۇرسۇنئاي تېيىپوۋانىڭ نۇتۇقى جامائەتنى قاتتىق تەسىرلەندۈردى. تۇرسۇنئاي تېيىپوۋا كوممۇنىست خىتايلار ئۇيغۇر دىيارىغا بېسىپ كىرگەندىن بۇيان ئۇلارنىڭ قانلىق سىياسىتىنىڭ بۈگۈنمۇ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى.

پارتىزانلىقنى قىلدى. ئۇلارنىڭ كېيىن خانلارنى چىقىپ كېتىپ ئۆلتۈرۈپ بولدى. ھەممىسىنى ئۆلتۈرۈپ بولدى. ھازىر قانچە مىڭلىغان، قانچە يۈزلىگەن ئۇيغۇرلىرىمىز تۈرمىلەردە يېتىۋاتىدۇ. ئاياللارنىڭ كۆرگەن ئازابلىرى ئېيتىلماسسىز قىلىپ ئىگىبالا كۆتەرگۈزمەي قىلىدىغان كىچىك بالىلىرىمىزنى خىتايلاشتۇرۇۋەتتى. خىتايچە كىيىم كىيىپ، قايسى مىللەتسىڭ دېسە، جۇڭخۇا مىللىتى دېسە قايسىمىزنىڭ كۆزىدىن ياش چىقماياتىدۇ. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئەزاسى، تىلشۇناس، فىلولوگىيە پەنلىرىنىڭ نامزات دوكتورى دىلنۇر قاسىموۋا خانىم مۇنداق دېدى. خىتاي ۋەتىنىمىزگە بېسىپ كىرگەندىن بۇيان خەلقىمىزنى بىكارغا ئىشلىتىپ قىيناۋاتىدۇ. زىيالىلىرىمىزنى تۈرمىلەردە قاماپ ئازابلاۋاتىدۇ. بالىلارنى ئانىلىرىدىن ئايرىپ زار قاقشىتىۋاتىدۇ. بۈگۈنكى كۈندە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇشۇنى توختىتىش ئۈچۈن نېمە قىلىۋاتىدۇ؟ ئۇ شۇ تۈرمىلەردە، لاگېرلاردا ياتقان قېرىنداشلىرىمىزنى بىر كۈن، بىر سائەت، بىر سېكۇنت بولسىمۇ بالدۇر ئازاد قىلىشنىڭ يولىنى تىنماي ھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ. ئەلۋەتتە، بۈگۈنكى كۈندە شۇ قېرىنداشلىرىمىزنى ئازاد قىلىش ئۈچۈن، ۋەتىنىمىزنىڭ مۇستەقىللىقىنى ئورنىتىش ئۈچۈن، خەلقىمىزنى خىتاي چاڭگىلىدىن ئازاد قىلىش ئۈچۈن ئۆزىمىز بىرىنچى بولۇپ ھەرىكەت قىلمىساق، كىم بىزگە ياردەم قىلىدۇ؟ كىم بىزگە ياردەم قولىنى سۇنىدۇ؟ خەلقىمىز ھېچقاچان بىرسىنىڭ ياردىمىگە موھتاج بولمىغان، دائىم ئۆز ۋەتىنىنىڭ ئەركىنلىكىنى، ئازادلىقىنى ئۆزىنىڭ كۈچى، ئۆزىنىڭ قېنى بىلەن قولغا كەلتۈرگەن. ئىككىنچىدىن، بىز قازاقىستاندا ياشاۋاتىمىز. بۇ ئەلدە ئانا تىلدا مەكتەپلىرىمىز بار. شۇ ئانا تىلىمىزنى راۋاجلاندۇرۇش ئۈچۈن ھەممە شارائىتلىرىمىز بار. مۇنداق مەكتەپلەر ھەمدە مۇنداق ئىمكانىيەتلەر ھېچ قانداق ئەلدە يوق. توغرا، مۇھاجىرەتتىكى قېرىنداشلىرىمىز ئانا تىلىمىزنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن تور مەكتەپلىرىنى، يەكشەنبىلىك مەكتەپلىرىنى، ئانا تىل مەكتەپلىرىنى، كۇرسلىرىنى ئېچىۋاتىدۇ. دەرسلىكلەرنى يېزىپ تەييارلاۋاتىدۇ، كۆپ ئىشلارنى قىلىۋاتىدۇ. ئەمما بىز قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار بار ئىمكانىيەتلەردىن پايدىلىنىپ، مىللىي قەدىرىيەتلىرىمىزنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن ئەمەلىي ھەرىكەت قىلمىساق بولمايدۇ. غۇلجا ياشلىرى فېۋرال ئېيىدا نامايىشقا چىقىپ، مۇشۇنداق ئىنسانىي ھەقلىرىنى تەلەپ قىلدى ئەمەسمۇ؟ ھەم شۇ يولدا ئۆزلىرىنىڭ جانلىرىنى قۇربان قىلدى. بىز بۇنىڭدىن چوڭ ئۈلگە، ئىبرەت ئېلىشىمىز كېرەك.

بۈگۈن خەلقىمىزنىڭ تارىخىدا بولۇپ ئۆتكەن پاجىئەلەرنىڭ بىرى، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەن يەتتىنچى يىلى بەشىنچى فېۋرال غۇلجا ۋەقەسىگە بېغىشلىغان خاتىرە پائالىيىتىدە تارىخىمىزغا، ئانا تىلىمىزغا، مەدەنىيىتىمىزگە مۇناسىۋەتلىك ياخشى ۋە تەسىرلىك پىكىرلەر، تەكلىپلەر ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ھەقىقەتەنمۇ غۇلجا ۋەقەسىنىڭ بىزنىڭ ياشلىرىمىزغىمۇ كۆرسەتكەن تەسىرى چوڭقۇر دەپ ئويلايمەن. شۇ ۋەقەدىن كېيىن، يەنى بولۇپمۇ قازاقىستان مۇستەقىللىك ئالغاندىن كېيىن بىزدە مىللىي قەدىرىيەتلىرىمىزنى ساقلاش، تەشۋىق قىلىش ئىشلىرى كەڭ قانات يايدى. بولۇپمۇ غۇلجا ياشلىرىنىڭ ئالغا سۈرگەن ئۇلۇغ تەشەببۇسى، خەلقىمىزنىڭ ئۇزۇن ئەسىرلىك مىللىي مەدەنىيەت بايلىقى، مەشرىپىمىزنى راۋاجلاندۇرۇش، ئۇنى تەشۋىق تەرغىب قىلىش، كېيىنكى ئەۋلادلارغا ئۈلگە ئىبرەت سۈپىتىدە قالدۇرۇش نىيىتى بىزدە چوڭ تەسىرات قالدۇردى.

بىز خەلقىمىزنىڭ بۈگۈنكى ئېھتىياجلىرىنى دۇنياغا تونۇشتۇرۇۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىغا، شۇ يولدا جانپىدالىق بىلەن ھەرىكەت قىلىۋاتقان بارلىق ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىغا، ئايرىم مىللەتپەرۋەر شەخسلىرىمىزگە ئۆزىمىزنىڭ چەكسىز مىننەتدارلىقىمىزنى بىلدۈرىمىز. بىرلىكىمىز، ئىتتىپاقلىقىمىز ھەرگىز ئۈزۈلمىگەي! ئالمۇتىدا ئۆتكۈزۈلگەن بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ يىگىرمە يەتتە يىللىقىنى خاتىرىلەش مۇراسىمىنىڭ قاتناشقۇچىلىرى بىردەك دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باشلىق ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ پائالىيەتلىرىنى ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتتىن قوللاپ-قۇۋۋەتلەشتە بۇنىڭدىن كېيىن ئاكتىپ ئىش ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار.